ມະເຮັງ cervical cancer ທີ່ລາວເຮົາຮຽກໄດ້ວ່າມະເຮັງຊ່ອງຄອດ ເປັນອາການອັນຮ້າຍແຮງອັນໜຶ່ງທີ່ເຖິງຂັ້ນສູນເສຍຊີວິດໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວໄດ້ ອົດສະຕຣາລີຢູ່ໃນຮ່ອງຮອຍທີ່ຈະກັບກາຍເປັນປະເທດແລກໆຂອງໂລ ກນີ້ ທີ່ຈະລົບລ້າງມະເຮັງຊ່ອງຄອດໄດ້ ການຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງລັດຖະບານ Australia, Cancer Council ແລະ World Health Organization ບົ່ງວາງຈຸດເປົ້າໝາຍຕ່າງໆໄວ້ແລ້ວ ກ່ຽວກັບການລົບລ້າງມະເຮັງຊ່ອງຄອດ ແຕ່ການເອົາຊະນະສິ່ງທີ່ ຂວາງກັ້ນໃນດ້ານວັດທະນະທຳປະເພນີ ເປັນຈຸດຫຼັກທີ່ຈະມີຄວາມສຳເລັດນັ້ນໄດ້ ຜູ້ທີ່ລອດລົ້ມລອດຕາຍຈາກມະເຮັງຊ່ອງຄອດ ຊີ້ແຈງໃຫ້ຊາບເຖິງການທ້າທາຍອັນຍາກຊາ ແລະ ຍືດຍາວທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ປະເຊີນໜ້າ ເມື່ອມະເຮັງຊ່ອງຄອດກະທົບກະເທືອນໂຊກຊະຕາກຳຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເຖິງຮາກເຖິງເຫງົ້າ

ແລະ ສຳລັບປະເທດ Australia ແລ້ວ ມັນກໍສັງຫານຄົນໄປຢ່າງມາກມາຍແທ້ໆດ້ວຍ ໃນປະເທດ Australia ຄົນທີ່ຖືກກວດເຫັນເປັນມະເຮັງຊ່ອງຄອດໃໝ່ໆມີປະມານ 930 ຄົນ ແລະ ມີຫຼາຍກວ່າ 200 ຄົນຕາຍຍ້ອນໃນປີນີ້ຊື່ໆ 2020 ດຣ ອາເດ ລ ເມີດູໂລ ທີ່ເປັນ Multicultural Centre for Women's Health ເວົ້າວ່າ ການບອກສອນເປັນພາສາອື່ນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສາອັງກິດ ເປັນຈຸດສຳຄັນໃນການລົບລ້າງມະເຮັງຊ່ອງຄອດ ຍຸດທະສາດຂັ້ນໂລກຖືກຕົກລົງກັນໄດ້ແລ້ວ ເພື່ອລົບລ້າງມະເຮັງຊ່ ອງຄອດ ແລະ ການບັນຍັດແຜນການຂັ້ນແຫ່ງຊາດຄວບຄຸມມະເຮັງຊ່ອງຄອດນັ້ນ ຖືກວ່າແຕ່ງຂຶ້ນມາເພື່ອສົ່ງເສີມຜູ້ຍິງໃນດ້ານສຸຂະພາບ ເຂັ້ມແຂງພະລັງຂອງລະບົບການສຸຂະພາບ ແລະ ແກ້ໄຂການບໍ່ສະເ ໝີພາບກັນ ຍານາງສາດສະດາຈານ Karen Canfell ເປັນປະທານຂອງຄະນະກຳມະການການກວດ ແລະ ປ້ອງກັນຂອງ Cervix Council ຄື Screening and Immunization Committee ຄະນະຄົ້ນຄວ້າຂອງຍານາງເຫັນວ່າ ຊີວິດຄົນເຖິງ 62 ລ້ານຄົນສາມາດຖືກຊົດຊ່ວຍໄວ້ໄ ດ້ໃນໄລຍະ 100 ປີ ຖ້າຫາກບັນດາປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳ ແລະ ປານກາງ 78 ປະເທດ ຫາກຢ່າງວ່ອງໄວທະວີຄວາມພະຍາຍາມໃສ່ການປິ່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນມະເຮັງຊ່ອງຄອດ ການຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆສະເໜີວ່າ ກາ ນລົບລ້າງມະເຮັງຊ່ອງຄອດສາມາດມີຄວາມສຳເລັດໄດ້ໃນຂັ້ນໂລກພາຍໃນປີ 2100 ແລະ Australia ສາມາດລົບລ້າງມະເຮັງຊ່ອງຄອດໃນປະເທດ Australia ໄດ້ພາຍໃນປີ 2035 ແຕ່ເພື່ອສຳເລັດການລົບລ້າງ ແມ່ນທຸກປະເທດຕ້ອ ງເຮັດໃຫ້ສຳເລັດຈຸດເປົ້າໝາຍສາມຢ່າງໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນປີ 2030 ຈຸດເປົ້າໝາຍສາມຢ່າງນັ້ນແມ່ນ 90% ຂອງເດັກຍິງ ຈຳຕ້ອງຖືກສັກຢາປ້ອງກັນມະເຮັງຊ່ອງຄອດໄວ້ 70 ເປີເຊັນຖືກກວດເບິ່ງມະເຮັງຊ່ອງຄອດສອ ງຄັ້ງໃນຊີວິດ ແລະ 90 ເປີເຊັນຖືກປິ່ນປົວມະເຮັງຊ່ອງຄອດທີ່ບຸກລຸກ ສຳລັບຜູ້ຍິງໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການບອກສອນເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນໂຮງຮຽນທີ່ເລື້ອຍໆໄປແມ່ນໃນຂັ້ນອາຍຸ 11 ປີ ເມີ ດູໂຣ ເວົ້າວ່າ 80 ເປີເຊັນຂອງຄົນທີ່ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຈາກຕ່າງປະເທດ ແມ່ນມາພາຍຫຼັງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການສຶກສາຂັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາແລ້ວ ໂດຍເຫດນີ້ພວກເຂົາເຈົ້າອາດບໍ່ຖືກສັ ກຢາປ້ອງກັນມະເຮັງຊ່ອງຄອດໃຫ້ ຫຼື ອາດບໍ່ໄດ້ຮັບການບອກສອນກ່ຽວກັບມະເຮັງຊ່ອງຄອດ ເລື້ອຍໆໄປ ມີການສົມມຸດວ່າ ຄົນຂອງຊຸມຊົນທີ່ມາຈາກນານາວັດທະນະທຳ ແລະ ພາສາ ສາມາດຢຶດຢື້ເຖິງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບມະເຮັງຊ່ອງຄອດໄດ້ເທົ່າກັນກັບຄົນອື່ນໆໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ດຣ ມຣູໂດ ເວົ້າວ່າ ນັ້ນບໍ່ເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ຍ້ອນເຫດຜົນໃນດ້ານວັດທະນະທຳປະເພນີ ການຢຶດຢື້ເຖິງ ແລະ ການໃຫ້ຂໍ້ມູນ ສາດສະ ດາຈານ ແຄນເຟລ ກໍຮູ້ວ່າມະເຮັງຊ່ອງຄອດເປັນສິ່ງທີ່ຂະລຳກັນໃນການສົນທະນາປຶກສາຫາລືກັນໃນບາງປະເທດ ແລະ ມັນມີສິ່ງທີ່ກີດຂວາງກ່ຽວກັບການກວດ ແລະ ຊຸກຍູ້ສັກຢາປ້ອງກັນມະເຮັງຊ່ອງຄອດ ຍານາງ ແຄນເຟລ ເວົ້າວ່າ ສິ່ງທີ່ກີດຂວາງຕ່າງໆນັ້ນສາມາດຖືກແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍການພັດທະນາຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າຂອງດ້ານສຸຂະພາບ ຄົນຫຼາຍກວ່າ 90 ເປີເຊັນທີ່ຕາຍຍ້ອນມະເຮັງຊ່ອງຄອດ ແມ່ນຢູ່ໃນປະ ເທດທີ່ທຸກຍາກ ຫຼື ຊຸມຊົນທີ່ຕ່ຳຕ້ອຍໃນດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ຍານາງສາດສະດາຈານ ແຄນເຟລ ເວົ້າວ່າ ຜູ້ດັ່ງກ່າວເປັນຈຸດອັນສຳຄັນລະດັບເອກ ແລະ ອົດສະຕຣາເລຍຈຳຕ້ອງແກ້ໄຂ ໃນປະເທດທີ່ເປັນປ ະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງຂອງປະເທດອົດສະຕາເລຍ ໃນປະເທດອົດສະຕາເລຍກໍມີເຂດທີ່ຊຸມຊົນຄົນຕ່າງປະເທດມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕາເລຍມາກມາຍ ທີ່ວິທີການໃນດ້ານວັດທະນະທຳຂອງຜູ້ຍິງເ ປັນວິທີການອັນຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບການບອກສອນກ່ຽວກັບມະເຮັງຊ່ອງຄອດ ກວ່າເມື່ອໃດໆ ບັດນີ້ໂລກນີ້ມີຫຼັກຖານ ເທັກໂນໂລຈີ ຫຼື ການຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືກັນ ເພື່ອຈະສາມາດລົບລ້າງມະເຮັງຊ່ອງຄອດໄດ້ ດຣ ເ ທໂທຣສ ເທໂດຣສ ເກບຣີເອຊັສ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງສາທາລະນະສຸກໂລກເວົ້າວ່າ ນີ້ແມ່ນຈຸດເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາຈະຊະນະໄດ້ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບຂອງ Cancer Council